ພະລັງງານນິວເຄຼຍໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມາຈາກການແຍກນິວເຄຼຍທີ່ມີສອງອາຕອມ ຫຼື fission ຊຶ່ງເກັບກຳພະລັງງານຂອງອາຕອມທີ່ແຍກອອກຈາກກັນນັ້ນ ແຕ່ການແຍກອອກຈາກກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຜະລິດຕະພັນກຳ ມັນຕະພາບລັງສີທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ການລວມເອົາອາຕອມເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສຮີລຽມ ດັ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນດວງຕາເວັນ ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກມາ ແ ລະ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານສະອາດຢ່າງອຸດົມສົມບູນໄດ້ ທ່ານ ເບັນ ເລວິດ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ບໍລິສັດພະລັງງານແຊັບ ຫຼື ZAP Energy ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ Fusion really is the next step in humanity's development. ການເຊື່ອມເຂົ້າກັນແມ່ນບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການພັດທະນາຂອງມະນຸດ ພະລັງງານເຊື້ອໄຟມີຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີທາດຄາບອນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພົ້ນຈາກການຈຳກັດຂອງ ແຫຼ່ງພະລັງງານຢູ່ໃນພື້ນດິນໄດ້ ພະລັງງານຈາກການເຊື່ອມເຂົ້າກັນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ທາງການຄ້າໄດ້ຢ່າງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນທຸກມື້ນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການທີ່ຈະເຊື່ອມອາຕອມເຂົ້າກັນ ມັນຍາກກວ່າກາ ນແຍກພວກມັນອອກຈາກກັນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຈະໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີນັ້ນອອກມາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ ທ່ານ ເລວິ ດ ອະທິບາຍວ່າ ວິທີການຂອງບໍລິສັດ Zap Energy ແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດການເຊື່ອມເຂົ້າກັນອັນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1950 ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ ມັນໃຊ້ໃຍແສງຂອງມັນເອງ ສຳລັບການກັກຂັງມັນເອ ງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງ ແລະ ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງແທ້ໆ ຜ່ານວັດຖຸໃຍແສງທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ ທ່ານສາມາດຄິດເຫັນມັນວ່າ ຄ້າຍຄືກັບສາຍຟ້າຜ່າ ມັນສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນເອງ ແລະ ສະໜ າມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ມັນກັກຂັງໂຕເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຮ້ອນຂຶ້ນ ເຖິງຂັ້ນເກີດສະພາບທີ່ເຊື່ອມເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼັງຈາກການຄົ້ນຄວ້າມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງ ຂອ ງກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເມດ ເດຍໂລ ກ່າວວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພະລັງງານຈາກນິວເຄຼຍເຊື່ອມເຂົ້າກັນ ອາດຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ທ່ານ ເດຍໂລ ຈາກກະຊວງພະລັງງາ ນສະຫະລັດ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ And I want people to see if they can project themselves the day we have fusion energy we won't have to worry about energy that's how ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ຖ້າເຂົາເຈົ້າສາມາດວາດພາບເບິ່ງຕົນເອງວ່າ ໃນມື້ທີ່ພວກເຮົາມີພະລັງງານຈາກນິວເຄຼຍ ເຊື່ອມເຂົ້າກັນ ພວກເຮົາຈະບໍ່ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບພະລັງງານອີກ ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ມັນ ທ່ານມີພະລັງງານອັນອຸດົມສົມບູນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດໃຫ້ມີພຽງແຕ່ຈາກໂຮງໄຟຟ້າສອງສາ ມແຫ່ງ ແລະ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍສາມາດສືບຕໍ່ ແລະ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆໄດ້ ບໍລິສັດ Zap Energy ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 8 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງພະລັງງານ ເພື່ອສ້າງໂຮງໄຟຟ້າທົດລອງ ເພື່ອທົດລອງເທັກໂ ນໂລຈີເຊື່ອມເຂົ້າກັນນີ້ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ